۽ جڏهن ڪا به سورت لاهبي آهي ته منجهائن ڪو اهڙو آهي جو چوندو آهي ته هن سورت اوهان مان ڪهڙي جو ايمان وڌايو آهي؟ پوء جن ايمان آندو آهي تن جي ايمان کي وڌايو اٿس ۽ اهي خوش ٿيندا آهن.